ນັກລົງທຶນຈາກຈີນຍັງຄອງອັນດັບໜຶ່ງ ຂອງການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດທັງໝົດໃນລາວ ສ່ວນການຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບຈີນນັ້ນ ມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 2,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນອັນດັບທີ 2 ຮອງຈາກ ໄທ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານພິສິດ ເສລີວິວັດທະນາ ກຳມະການຜູ້ຈັດການທະນາຄານເພື່ອການສົ່ງອອກ ແລະນຳເຂົ້າແຫ່ງປະເທດໄທ ຢືນຢັນວ່າ ການລົງທຶນຂອ ງບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນໄທໃນລາວ ມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 4,495 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນ 752 ໂຄງການ ຖືເປັນອັນດັບທີ 2 ຮອງຈາກຈີນ ທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນໃນລາວຫຼາຍກວ່າ 11,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປັດຈຸ ບັນ ສ່ວນໃນດ້ານການຄ້ານັ້ນ ໄທຍັງຄອງອັນດັບໜຶ່ງ ໃນຖານະຄູ່ຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າການຄ້າກັບລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າຊາຍແດນໄທ-ລາວນັ້ນ ມີມູນຄ່າເກີນກວ່າ 213,618 ລ້ານບາດ ຫຼື ເກີນກວ່າ 6,675 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຝ່າຍຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 1,378 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງການລາວກໍຄາດຫວັງວ່າ ຈະຂາດດຸນການ ຄ້າຕໍ່ໄທລົດລົງໃນປີ 2019 ທັງກໍຍັງເຊື່ອໝັ້ນດ້ວຍວ່າ ຈະເປັນຝ່າຍທີ່ໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດໂດຍລວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າກັບຈີນ ທີ່ລາວເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊັ່ນໃ ນປີ 2018 ທີ່ລາວກັບຈີນມີມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງກັນເກີນກວ່າ 3,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍລາວໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ຈີນໃນມູນຄ່າ 413 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະເມື່ອປະກອບກັບປີ 2019 ເປັນປີສົ່ງເສີມການທ່ອງ ທ່ຽວລາວ-ຈີນດ້ວຍນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ທາງການລາວເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ຈີນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດສີ່ກິດຈະກຳໃນຈີນ ເພື່ອດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຈີນໃຫ້ເດີນທາງມາລາວເພີ່ມຂຶ້ ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານບົວເງິນ ຊາພູວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ກິດຈະກຳຂອງລາວເຮົາທີ່ຈະໄປຈັດຢູ່ຈີນ ແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ທີ່ນຳໂດຍປະທານປ ະເທດຂອງພວກເຮົາ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມເຄື່ອນໄຫວລັດຖະກິດທີ່ ສປ ຈີນ ທັງໄດ້ນຳເອົາຄະນະສິລະປະກອນໄປສະແດງເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມກັບຝ່າຍຈີນ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງສັບປະດາວັດທະນະທຳລາວຢູ່ທີ່ນະຄອນສາ ງຊາ ແຂວງຫູໜານ ຈັດຕັ້ງສັບປະດາວັດທະນະທຳລາວທີ່ນະຄອນເຊີນຕູ ແຂວງເສສວນ ສ່ວນພິທີສະຫຼຸບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນນັ້ນ ສອງຝ່າຍຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໃນທ້າຍປີ 2019 ທັງນີ້ ກະຊວງຖະ ແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວໃຫ້ໄດ້ 1 ລ້ານກວ່າຄົນ ໂດຍການນຳໃຊ້ຈຸດພິເສດຂອງການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸ ດທະສາດ ການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ່ມ 1 ແລວທາງ 1 ເສັ້ນທາງ ຂອງທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ແລະ ການພົວພັນສີ່ດີລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ ກໍຄືການເປັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ ມິດທີ່ດີ ສະຫາຍທີ່ດີ ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດີ ອັນຈະມີສ່ວນຢ່າງສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຕະຫຼອດປີ 2019 ກໍຄືການດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດ ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນລ າວໃຫ້ເຖິງ 4 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃນພາກບໍລິການໃຫ້ໄດ້ ເກີນກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທາງການລາວຍັງຈະຈັດ 4 ກິດຈະກຳໃນລາວ ກໍຄືການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ທີ່ຈັດຂຶ້ ນຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອວັນທີ 25 ມັງກອນ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ງານສັບປະດາວັດທະນະທຳຈີນ ໃນໂອກາດຄົບຮອບ 58 ປີ ຂອງສາຍພົວພັນການທູດ ລາວ-ຈີນ ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2019 ການສຳມະນາວິຊາການ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ໃນຊ່ວງເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ກໍລະກະດາ ແລະ ງານໄຫວ້ພະຈັນ ທີ່ຫຼວງພະບາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນກັນຍາ 2019 ຕາມລຳດັບ ໂດຍໃນປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽ ວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາລາວ 4,186,432 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.2 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ກວ່າ 755 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫາກແຕ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໃຫ້ ໄດ້ 5 ລ້ານຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 900 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018 ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງກໍໝາຍຄວາມວ່າລັດຖະບານລາວບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ໃນຄວາມເປັນຈິງ ສ່ວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນທີ່ເດີນທາງເ ຂົ້າມາລາວໃນປີ 2018 ມີຈຳນວນທັງໝົດ 799,929 ຄົນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ